ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຄົນໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍຢ່າງມາກມາຍ ນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກນີ້ ນີ້ແມ່ນບໍ່ໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ເຂົ້າໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽ ນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ໃນເດືອນມີນາປີ 2019 1 ລ້ານ 400,000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມກັບສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮູ້ກັນວ່າ School Strikes ໂຮງຮຽນປະທ້ວງ ເພື່ອຍົກຍໍໃຫ້ໂລກນີ້ຮູ້ເຫັນເຖິງວິກິດອາກາດຂອງໂລກມະນຸດ ໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາປີ ນີ້ 2019 ຈະມີກອງປະຊຸມໃຫຍ່ United Nations Climate Action Summit ຂຶ້ນຢູ່ໃນກຸງນິວຢອກ ນິວຢອກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຜູ້ປະທ້ວງຕ່າງໆ ນັບເປັນຫຼາຍໆລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກນີ້ ປະທ້ວງຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ແລ້ວນີ້ ຄືໃນມື້ວານນີ້ ອັນເປັນເວລາ 3 ມື້ລ່ວ ງໜ້າກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ ໃນການປະທ້ວງນັ້ນ ນັກຮຽນນັກສຶກສາເປັນຜູ້ນຳພາຝູງຊົນນານາຊະນິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທຸກຂະແໜງຂອງສັງຄົມ ອັນມີດ້ວຍຜູ້ນຳດ້ານທຸລະ ກິດ ຄະນະມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ກຳມະບານຕ່າງໆນານາ ທ່ານ Simon Sheikh ຜູ້ນຳການບໍລິຫານບໍລິສັດ Future Super

ວິກິດທີ່ໃຫຍ່ໂຕທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ໃຫ້ຄົນອື່ນແກ້ໄຂ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ Sheikh ຄື Not Business As Usual ໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ທຸລະກິດ ຈົ່ງປິດປະຕູປະຕ່າງທຸລະກິດໃນໄລຍະການປະທ້ວງນັ້ນ ຄືໃນມື້ວັນນີ້ 20 ກັນຍາ 2019 ເ ວັບໄຊ Not Business As Usual ປິດກິດຈະການ ປະຊຸມກັນ ອະນຸຍາດການກິນເຂົ້າທ່ຽງໄດ້ດົນນານ ຫຼື ລູກຈ້າງບໍ່ຖືກລົງໂທດຫຍັງ ສຳລັບທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກເຮັດການ 2-3 ຊົ່ວໂມງ ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີ Atlassian ແລະ ບໍລິສັດເຄຫະສະຖານໂດເ ມນ ກໍເປັນສອງບໍລິສັດຈາກທຸລະກິດ 1,600 ອັນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການປະທ້ວງໃນວານນີ້ນັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ປະທ້ວງຂຶ້ນ ນັກສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍຜູ້ຫຼ າຍຄົນ ກໍສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນຕ່າງໆ ໂດຍການບໍ່ເຂົ້າໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ນາຍຄູປະທ້ວງດ້ວຍ ອົງການຈັດຕັ້ງນັກຮຽນນັກສຶກສາ ຄື Student Representative Council ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ University of New South Wales ໃນປະເ ທດອອສເຕຣເລຍ ກໍຈັດແຈງລົດເມໄວ້ ເພື່ອຂົນສົ່ງນັກຮຽນໄປປະທ້ວງນັ້ນ

ຍານາງດີໃຈຢ່າງລົ້ນເຫຼືອຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຕ່າງໆ ໂດຍສາທາລະນະຊົນ ວ່າຊັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີ Scott Morrison ຖືກຕິຕຽນ ສຳລັບທີ່ທ່ານບໍ່ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້ າອາກາດ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນກຸງນິວຢອກນັ້ນ ກະທັ້ງທີ່ວ່າທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍເປັນທາງການ ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມນັ້ນກໍຕາມແຕ່ ຍານາງ Marise Payne ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອົດສ ະເຕຣເລຍ ແລະ Patrick Suckling ເອກະລາດຊະທູດອົດສະເຕຣເລຍໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມນັ້ນ ແທນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison Sussan Ley ລັດຖະມົນຕີແວດລ້ອມອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ຄົນທັງຫຼາຍມີສິ ດທີ່ຈະເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບວິກິດອາກາດ ແຕ່ກໍເນັ້ນວ່າລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເຈາະຈົງໃສ່ເລື່ອງລາວດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຈະເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂລກນີ້ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຜ່ານ Twitter ກຳມະບາ ນອົດສະເຕຣເລຍຄື ACTU ລະບຸໄວ້ວ່າ ACTU ສະໜັບສະໜູນເດັກໆ ຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງຢ່າງມີຄວາມເປັນຍິ່ງ ກະທຳພຶດຕິການສ່ວນຮວມ ແລະ ຮຽກໃຫ້ລັດຖະບານອົດສ ະເຕຣເລຍ ຈົ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ